اهي ماڻهو غصي ۽ جوش وچان نبي اڪرم صلي الله جي نبوت، الله تعاليٰ جي صفت توحيد هيڪڙائي ان جو انڪار ڪري ويهي رهيا ۽ حضور انور صلي الله جن کي الله تبارڪ تعاليٰ جيڪا فضيلت ڏني هئي ان جو به انڪار ڪيو اهو سڀ الله جو ڏيڻ هو جنهن جو انڪار ڪيو ڄڻ الله جو قدر نه ڪيو ختم نبوت جي مٿان حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوي پنهنجي ڪتاب ۾ تقرير دل پذير ان ۾ هڪڙو گفتگو بيان فرمايو اٿن خلاصو مختصر هن جو هي آهي ته حضور انور صلي الله عليه وسلم جن کي الله تبارڪ وتعاليٰ خاتميت ڏني آهي هڪڙي جا زماني جي لحاظ کان معنيٰ پويون زمانو رسول الله صلي الله عليه وسلم جي نبوت جو زمانو آهي ان کان بعد نبوت جو دور ۽ زمانو ٻيو نه ايندو اها خاتميت زماني آهي پر حضور انور صلي الله عليه وسلم جن کي خاتميت ذاتي به آهي جيڪا ٻين کي ڪانهي. سارو ڪمال انهيء تي منحصر آهي. جيڪڏهن صرف خاتميت زماني هجي ها ته اهو ڪمال ايڏو نه هو پر خاتميت ذاتي به آهي. ذاتي طور نبي اڪرم صلي الله عليه وسلم جن سڀني نبين جا اڳواڻ آهن جو الله تعاليٰ ميثاق ورتو واعدو ورتو ۽ سڀني نبين کان حضور انور صلي الله عليه وسلم جو ۽ هن جي نبوت جو ارواح جي عالم ۾ اقرار ڪرايو

چئو ڀلا اهو ڪتاب ڪنهن نازل ڪيو آهي جنهن کي جيڪو موسيٰ عليه السلام جنهن کي آندو نور هو هدايت هئي ماڻهن جي لاء تجعلونه قراطيس توهان ان کي ورق ورق ڪري ٿا اٿلايو تبدونها ان کي کولي ظاهر ٿا ڪيو وتخفون ڪثيرا ۽ ڪيترا مسئلا وري توهان مخفي ٿا ڪيو اهو توهان ۾ مرض پيل آهي اهو ڇو ڪيو اٿو حضور انور صلي الله جي متعلق اسلام جي متعلق قرآن جي متعلق ڪيترا حدود ڪفارات، قصاص، فيصلا قرآن پاڪ ۾ آهن اور تورات شريف ۾ آهن ان کي لڪايو ٿا علمتم ما لم تعلموا توهان کي تعليم ڏني وئي آهي اها جيڪا توهان نه ڄاڻندا هيو انتم ولا آباؤڪم نه توهان جي ابي ڏاڏي کي خبر هئي نه توهان کي الله تعاليٰ ايڏو انعام ڪيو آهي توهان تي واقعي جيڪڏهن خدا ڪنهن تي نه نازل ڪري ها ته پوء تورات مقدس ڪيئن

وجود کان بعد بقا ضروري آهي هڪڙو ماڻهو لفظ ڳالهائي ٿو ته اهو صحيح طرح محمد رسول الله صلي وسلم آهي اهو وجود ٿيو بقا اهو آهي ته هاڻ هن جي خلاف نه ڳالهائي نه هنن ۾ اهو وجود آهي قاديانين ۾ ۾ ته اهو محمد رسول الله صلي وسلم آهي پر بقا ان جو ٽوڙين ٿا جو وري غلامن قاديان کي مڃن ٿا تنهن ڪري مڃي پوء وري جو انڪار ٿا ڪن ته بذات مرتد ٿيا نه هر فرد انهن جو بذات مرتد آهي پر جيڪڏهن ٻيو ڪو ڪافر هجي ها نه اهڙو ٻئي مذهب جو

پر هن جي اولاد مرتد نه ٿيندي ڇو ته ڇڏي ويو آهي نه مذهب کي هنن مذهب کي به نه ڇڏيو آهي ۽ انڪار به ڪيو آهي مذهب کي به ڇڏيو نه ڇڏيو آهي انڪار به ڪيو آهي ته نه ڇڏڻو انڪار نه ڇڏڻو انڪار اهو ارتداد آهي نه صاف ڳالهه آئي آهي هڪڙي ڳالهه ٻي ڳالهه جيڪا غير مسلم اقليت قرار ڏنو ويو هن کي هن جي قباحت

موت کان بعد جو خيال ان کي رهندو، پوء هدايت جي تلاش ۾ هوندو، پيغام الاهي کي قبول ڪندو، نشاني ته نماز پڙهندو. نماز نه پڙهي سمجهو انهن سڀني ڳالهين تي يقين ڪونهي ڪو. بي نمازي بي خوف هوندو آهي خدا کان، قيامت کان قبر جي عذاب کان وري اٿي بيهي الله جي آڏو حساب ڏيڻ کان بي نمازي بي خوف آهي جيڪو نماز پڙهي ٿو سمجهو ته هن کي اها ڳالهه آهي محسوس تڏهن ته الله تعاليٰ سان هنجو تعلق آهي خدا کي سجدو ڏئي ٿو جڏهن هن کي اها خبر آهي ته مانکي هڪڙي ڏينهن الله تعاليٰ جي آڏو بيهڻو آهي پوء اتي مان ڪهڙو جواب ڏيندس تڏهن الله تعاليٰ فرمايو ته نماز جا حافظ حفاظت ڪندڙ آهن خبردار آهن ومن اظلم ممن افتريٰ علي الله ڪذبا ان کان وڌيڪ ڪير ظالم آهي جيڪو الله تي ڪوڙ ٻڌي او قال اوحي الي يا چوي ته مون ڏي وحي ٿيو ولم يوح اليه شيء حالانڪه ڪجهه به ناهي وحي ٿيو اهڙا هڪڙا شخص آهن جيڪي اٿي کڙا ٿيا چيو ته اسان ڏي وحي نازل ٿيو افترا چيو اختلاف اختلاف ٿي

رب تعالي پنهنجو فضل ڪري نضر بن حارث ان جو اهو حال جو اهو وري چئي ته مان مسيلمه ۾ ڪذاب اسود عنسي نبوت جي دعوا ڪئي حالانڪه وحي ڪونه نازل ٿيل ان تي ڪوڙ هنيائون الله تعاليٰ تي فرمائي ته ايڏا وڏا ظالم اها دعوا ڪن اهڙي طرح غلام قادياني ان چيو ته مون کي به ڀاء هڪڙو

حديث پاڪ ۾ اچي ٿو ته ان جو ماڻهو جو روح پوء ڇپي ٿو اندر لڪي ٿو وڃي گهراين بدن جي اعماق البدن اندر ڇپي ٿو وڃي پوء نٿو نڪري پوء ملائڪ هٿ سان هيئن رهڙي ٿا ڪڍنس جهڙي طرح آلي ان منجهو ڊنگري رهڙي ڪڍجي ڦاٿل هجي ڊنگري ان جو هجي ڍير آلو ان ۾ ڊنگري ڦاٿل هجي پوء ڇڪي رهڙي ڪڍجي ائين بدن منجهو روح رهڙي ٻاهر ڪڍنس

اليوم تجزون عذاب الهون هاڻي توهان کي عذاب آهي دردناڪ بما ڪنتم تقولون علي الله غير الحق جيڪي الله جي دين کان قرآن کان رب تعالي جي قانون ۽ حڪم کان پاسيرا ٿين ٿا تن جو اهو حال آهي ڪنتم عن آياته تستڪبرون الله جي آياتن کي توهان تڪبر ڪندا هيو ۽ توهان جو اهو حال هيو ولقد جئتمونا فرادي تهان مان وٽ اڳي آيا هيو ڪما خلقناڪم جيئن تهان اسان تهان وٽ آيا اسان وٽ آيا تهان اڪيلي جيئن اسان تهان کي پيدا ڪيو پهرين دفعي اڪيلا نڪتا هو پيٽ منجهو ترڪ ترڪتم ما خولناڪم ڇڏي آيا جيڪي تهان تهان کي اسباب ڏناسي وراء ظهورڪم پٺي پويان اڇلي آيا دنيا ۾ ڦٽي ڪري آيو سامان هاڻي تان جريدا آهيو ما نري معڪم شفعاء تان جو ڪو سفارشي ڪونهي جيڪو هتي هاڻي تان جو پلو پاسو وٺي الذين زعمتم جن کي تان دنيا ۾ ڀائيندا هيو ته انهم فيڪم شرڪاء اهي شريڪ آهن الله سان تان ۾ جيئن الله تان کي پيدا ڪيو ته هنن به تان سان ڪجهه احسان ڪيو آهي اهي شريڪ ڪونهن هاڻي لقد تقطع بينڪم تان هنن جي وچ ۾ مواصلات ڪٽجي وئي اڳي دنيا ۾ توهان ڪجهه انهن ۾ لالچ رکندا هيا هاڻي ته آهن ئي ڪون ڪٿي توهان سان حمايت ڪندا نصرت ۽ حمايت جا علائقا ٽٽي ويا وضل عنڪم ما ڪنتم تزعمون وئي گم ٿي وئي آ شي جنهن کي توهان ڀائيندا هو ڪجهه نه آهي لمبيون توهان جون دعوائون هونديون هيون اهي به سڀ ختم ٿي ويون ان الله فالق الحب والنوي هن وقت ۾ رب تبارڪ وتعاليٰ آهي جنهن مالڪ توهان کي اڳي پيدا ڪيو هو پاڻي جي قطري منجهان ان رب تبارڪ وتعاليٰ داڻي کي ۽ کوکڙين کي چيري انهن منجهان سلا ۽ کجين جا وڻ پيدا ڪيا آهن جيڪي کجيون وڏيون آهن پوء الله تعاليٰ جي ان طاقت کي توهان ڪاڏي ٿا موڙيو ڪنهن ٻئي جي حوالي ڇو ٿا سمجهو فالق الاصباح جيڪو رب تعاليٰ اوندهه منجهان روشنيء کي چيري ڪڍي ٿو هر صبح تي موئي شيء منجهان جيئري کي پيدا ڪري جيئري شيء منجهان موئو اها رب جي قدرت آهي ذالڪم الله فاني توفڪون آنو ڪڪڙ جو ڏس ته مئل آ ان منجهان ٻچو جيئرو نڪري پيو وري جيئري منجهان وري مئل شيء پيدا ٿي پئي آنو ڪڪڙ منجهان پيدا ٿي پئي ظاهري طرح ائين ڏسڻ ۾ اچي ٿو ذالڪم الله فاني توفڪون اجهو الله توهان جو اهو ان جو عنوان ۽ معرفت ائين قوت سان صفت سان ذات جي معرفت صفت سان ٿيندي آهي فالق الاصباح صبح جي روشني کي چيري ڪڍندڙ آ اونداهيون جعل الليل سڪنا الله تعالي رات بڻائي

اهي آيات آفاقي آهن. ان آيات آفاقي منجهان عبرت ڏياري الله تعاليٰ پنهنجي طرف متوجه ڪندو آهي. وهو الذي جعل لڪم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر ستارا آهن جن منجهان توهان اوندهين ۾ نفعو حاصل ڪندا آهيو راهه رسم جو فصلنا الآيات لقوم يعلمون ان علم واري قوم جي لاء جيڪي ڄاڻن آيتون اسان تفصيل ڪيون هو الذي انشاڪم من نفس واحده الله جنهن توهان کي پيدا ڪيو هڪڙي جان منجهان آدم عليه السلام هڪڙو شخص هيو ان منجهان الله تعاليٰ انسانن کي پيدا ڪيو اهڙي طرح هڪڙي ئي شخص منجهان هر هڪڙو انسان پيدا ٿو ٿئي ٻن ماڻهن جي ٻن نطفي جي ذرن منجهان هڪڙو ماڻهو پيدا نه ٿيندو ٻه مرد هجن ٻن مردن جي نطفي جي اجتماع سان هڪڙو ماڻهو پيدا ٿي نه آهي تنهن ڪري خلقڪم من نفس واحدة اڄ تائين اهو هليو ٿو اچي قاعدو ۽ هڪڙو خاص ٻيو عام خاص آدم عليه السلام هڪڙو پيدا ڪيون ۽ باقي اولاد کي حوا جي پيٽ ۾ اهڙي طرح الله تعاليٰ پيدا ٿو ڪري هڪڙي ماڻهو جي سيل منجهون قانون قدرت جو فيصلو ٿيل

ميوو ٿو پيدا ڪري وينعه وري پچي اچڻ ان جو تيار ٿيڻ هي ڏسو ڪيڏيون ڳالهيون آهن اهي تنهنجي ڪهڙي محنت ڪهڙي همت آهي هتي سڀ رب جو ارادو آهي جو انهن سڀني شين کي پنهنجي حد تي ٿو پهچائي ۽ ڪهڙي طرح سان رب تعالي ان جي حفاظت ڪئي آ توهان جا هزارين مڻ ميوا هزارين کجور جون جا ٽن ڳوڻيون جيڪي هڪڙيء کجيء ڪيون هن، سڄي عمر ۾ عمر کجيء جي سؤ سال به ٿئي، پنج سؤ ورهيه به ٿئي. انهيء ۾ جيڪي پن، پوٽا، ڇڙيون، وري سائين ڦل، کوکڙيون، اهي سڀ ميڙي سيڙي وجهو هڪڙي کوکڙي ۾. رب تعاليٰ ڪيئن امانت رکي آهي، اهو هن جو آهي مستقر. وري مستودع جڏهن ڦل نڪرن ٿا ٻاهر، اها الله جي قدرت آهي.

بس اها حالت ٿي. ايترا ماڻهو پنهنجي ان ڏند ڪٿائن ۾ ڦاٿل هيا. بديع السماوات الله تعاليٰ پيدا ڪندڙ آهي آسمان کي زمين کي بنا ڪنهن مثال جي تن تنها رب تعاليٰ پاڻ پيدا ڪيو هنن کي ڪا طرز يا ڪو نمونو اڳي هيو ڪونه جنهن کي ڏسي پيدا ڪجي

توهان جي نظر وڃي پئي انهيء جي مٿان ڏٺو اهو توهان ٿا چئو الله کي اسان ائين ڏسون هڪڙي ڳالهه ڪريو هيء نظر هتان اکين منجهون نڪري ان جاء تي پهتي اها شيء ڏٺو نه پر وچ ۾ اها نظر اها ڏسو ٿا پنهنجي توهان اسان هڪ ٻئي کي ڏسون ٿا نه پر وچ ۾ جيڪا نظر جو ليڪو هوس تائين پهتو اهو نظر اچي ٿو ڇاهي اهو توهان پنهنجي اکين سان پنهنجي نظر نٿا ڏسو پوء جيڪو نظر جو خالق آهي ان کي عقل ته ڪريو اهو لطيف اهو تنهنجي نگاهن کي به ڏسي ٿو ايڏو لطيف آهي جو تنهنجي نظر هتون نڪري اوس تائين پهتي نه ان مسافت کي يا نظر جو ڪرڻو جيڪو وڃي ٿو اوس تائين ان کي به ڏسي ٿو توهان ته وري رڳو شيء ڏٺي آهي پر رب تنهنجي نگاهن تي به خود نظر ٿو ڪري ايڏو لطيف آهي توهان پنهنجي نگاهه نٿا ڏسو تان خدا کي ڪيئن ڏسندؤ عقل آ تان هلي ويو قد جاءڪم بصائر رب جي طرفان عبرتون آيون هن فمن ابصر جيڪو شخص ڏسندو عبرت وٺندو فلنفسه نفس کي نفعو اٿس فائدي وارو ٿي پوندو ومن عمي جيڪو انڌو ٿئي اکيون ٻوٽي فعليها پوء بلا پنهنجي مٿان پوندس ڪنهن کي ٻئي کي ته دک نه پهچندو

ليقولو ڪذالڪ نصرف الآيات اسان اهڙي طرح آيتون توهان کي کولي ٿا ٻڌايون ۽ ڦيرائي گهيرائي ٿا سمجهايون مختلف پهلو عجيب غريب انداز نوان نوان عنوان ماڻهن جا استعداد به مختلف حالتون به ائين ڪي ذهين ڪي غبي ڪي وچٿرا قرآن ٽنهي جي لاء ته ڪتاب آهي

وليقولوا ڀل ته چون ته تو پڙهيو آ ڪنهن کان ولنبينه اسان بيان ٿا ڪريون لقوم يعلمون ان قوم جي لاء جيڪي ڄاڻن معنيٰ انهن آيتن کي مختلف پهلوئن سان جو بيان ڪيوسي واري واري پيا ٿا ٻڌايون ته پوء سمجهدار ماڻهو چوندا ته واقعي الله جي طرفان هن تي آيو آهي رب جي پاسي کان هن پڙهي ٻڌايو آهي سمجهايو آهي شيطاني شڪوڪ ئي دفع ائين نه چوندا ته پنهنجي طرفان ٿو ڳالهه ٻڌائي پنهنجي طرفان ته هڪڙي ڳالهه ٻڌائي پيا ٻه ڳالهيون ٻڌائي پيو ڪيئي قسم جا عنوان آهن قرآن پاڪ ۾ اتبع ما اوحي اليڪ من ربڪ جيڪي تنهنجي رب طرفان نازل ٿيو آهي ان جو تون تابع ٿيو لا اله الا الله کان سواء ٻيو ڪو مالڪ ڪونهي خدا واحد تي بهروسو ڪريو ان جي حڪم تي هليو مشرڪ جو جهل عناد ناداني انهن جي اذيت تي خيال نه فرمايو، دلائل توهان جا روشن، بيانات توهان جا واضح، مضمون چٽا پڌرا، رستو صراط مستقيم، بس ڪافي آهي. لا اله الا هو، الله کان سواء ٻيو مالڪ ڪونهي، واعرض عن المشرڪين تون مشرڪن کان منهن موڙي ڇڏ. جاهل ماڻهو سان ڪيترو ڪبو؟ لو شاء الله ما اشرڪوا جي خدا گهري ها ته شرڪ به ڪونه ڪن ها پر الله تعاليٰ پنهنجي حڪمت تڪوينيء ۾ انهن کي ڏنو ڇڏي وڃي شرڪ ڪن وڃي ڪفر ڪن انهن جو ڪنڌ نه مروڙبو هتي قرآن ٻڌائبو دين سمجهائبو رهبر ايندا پوء ڏسون شناس ڪن ٿا اٿن ڪا مراد ڪان جي نه اٿن ته وڃي ڪيفر ڪردار کي پهچندا اهو مطلب وما جعلناڪ عليهم حفيظا اسان توهان کي هنن جو نگهبان ڪونه ڪيو وما انت عليهم بوڪيل تون هنن جو وڪيل به نه آهين فرض تبليغ جو آ

۽ جيڪڏهن مطيع نه هوندو ته تاثر نه ٿيندو هڪڙي بزرگ لکيو ته هڪڙي ماستر جي تعريف ٿا ڪن ته ٻارن کي نماز تي وٺي هندو ماستر نماز تي وٺي مسجد ۾ چوندو اٿن نماز پڙهو

گار نه رهي، مخالف ڌر کي اذيت نه ڏي، توڻي باطل تي آهن ته به نه چئبو. جيڪڏهن ائين ڪبو ته هو پلو وٺندا، پوء اسان جي حق پاسي کي ڳالهائيندا. اسان هنن جي ناحق جي بي عزتي ڪنداسي، هو اسان جي حق جي بي عزتي ڪندا، پوء اذيت ڪنهن ڏني؟ سبب پاڻ بڻيو، اذيت وارو وڌيڪ پاڻ ٿيو. تنهن ڪري ان ڳالهه کان پرهيز ڪجي.

فيسبوا الله اهي الله کي ڳالهائيندا عدوا زيادتي ڪري بي ادبي ڪري بغير علم جاهل آهن هو چوندا ته اسان جن کي ٿو ڳالهائي ته اسان هنن کي ڳالهايون هر ڪو پنهنجن جي طرفداري ڪندو پوء ته ٿي ويندو جهيڙو تبليغ جو فريضو وچ ۾ رهجي ويو هر هڪ جي تحقير ۽ توهين پيدا ٿيندي دل خراشي ٿيندي انتها درجي جي اچي ٿو ته ائين نه ڪجو متان اهڙي حرڪت ڪريو ابو طالب کي ٿي پئي بيماري حضور انور صلي الله وسلم جو چاچو بزرگ حضرت علي سائين جو والد قريش چيو ته هاڻي هلون پويون وقت اٿس چئون تون پنهنجي ڀائٽي کي هاڻي جهلي ڇڏي الائي تون متان وفات ڪري پوء جي اسان هن کي وڙهون يا ماريون يا قتل ڪريون چوندا ٿير حمايتي هن جو هلي ويو تڏهن هن سان وڙهيا ماريا اها به عرب ڄڻ ملامت نه پيا سهن ته هاڻي اسانکي ماڻهو ڪوٺين ٿا ڀاڙي

هاڻي هن کي تون گهرائي اسانجي خواهش هي آهي احوال ٿا ڏين پوء هن کي تون چئي ڇڏ وصيت ڪري هاڻي ته اسان جي الهه سان اڳتي نه ڳالهائي پوء اسين ندعه والهه اسان هنجي الهه کي ڪجهه نه چونداسي هو اسانجي الهن کي ڪجهه نه به صلح ڪرائي ڇڏ ائين ڪر ابو طالب کي هيء ڳالهه سمجه ۾ آئي صلح چڱو آهي

ابو طالب چيو، قد انصفک قومک، تنهنجي قوم توسان انصاف ڪيو آهي، ڳالهه ڀلي آهي. جيڪڏهن سمجهه هئي ڀلا اها ئي ته ڳالهه هئي نه. نبي سائين جن هنن کي متوجه ٿيو رسول الله صلي متوجه ٿي فرمائي ٿو ارايتم خبر ڏيو ٻڌو ته ڳالهه منهنجي لو اعطيتکم هذا جيڪڏهن مان توهان کي اها شيء ڏيان توهان نه منهنجن الهن کي ڳالهايو نه مان توهان جي الهن کي ڳالهايان اها جيڪڏهن توهان کي ڏيان ته توهان به مون سان ڪو هڪڙو اکر معاهدي ۾ ڪندو ۽ جيڪڏهن توهان اهو اکر معاهدي ۾ ڪندو ملکتم العرب ساري عرب جا مالڪ بڻجي ويندو دانت لکم العجم عجم توهان جي آڏو ڪنڌ جهڪائيندا وادت لکم الخراج ڍل توهان کي ڏيندا بادشاهه بڻجي ويندو ابو جهل جو جواب وابيک لنعطينکها وعشرة امثال مانکي تنهنجي پيء جو قسم آ هي عزت جي لاء ڳالهائيندا تنهنجي ابي جو قسم آ هو ته پنهنجو ڀاء سوٽ هو نه اهو ته توکي ڏينداسي پر هاڻي ڏهه ڪلما چوي ته ڏهه اهڙا اسان پڙهنداسي تون ٻڌاء اهڙي ڳالهه آ ته باقي به ڇا نبي سائين فرمايو ته ته ڪونهي رڳو ايترو آ چئو لا اها ڳالهه اشمئز ابئه فاشمئز ان کي هنن چيو ته اهو اسان ڪونه ٿيندو لا اله الا الله ڪير چوندو ائين ڪونه ٿيندو قل غيرها يا ابن اخي ورتا ٻي ڪا ڳالهه چئو تنهنجي قوم ان کان گهبرائجي وئي آهي ابو طالب چيوس بابا ڏسين ٿو نه هاڻي گهبرائن ٿا ان کان ٻيو ته ڪو شرط ڪري نه ڀلا هن جي طبيعت ۾ شفقت محبت حضور سائين جي سخت ٻولي وري انهن جي پيو سمجهي هيء ٻولي نه پيو سمجهي

ثم الي ربهم مرجعهم پوء پنهنجي رب ڏي موٽندا فينبئهم بما ڪانوا يعملون پوء خدا انهن کي خبرون ڪندو جيڪي جي هو عمل ڪندا ها اقسموا بالله جهد ايمانهم هنن پنهنجي قسمن کي تاڪيد لاء خدا جا قسم کنيا آهن لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قسم کڻندا ها ته جيڪڏهن ڪا آيت آئي ڪا نشاني آئي ته اسان هن تي ايمان آڻينداسين

فرمائشي نشان ڪو ٻڌايو. چيو ان تجعل الصفا ذهبا هي پٿر آهي جبل صفا ۽ ٻيو مروه ان صفا کي چئو ته سونو ٿي پئي پوء سائين اسان چونداسين واهه بيشڪ تون نبي آهين ضمانت اقسموا بالله جهد ايمانهم وڏا قسم کڻندا پڪا پڪا سڀ تنهنجا تابعدار ٿينداسين

نبي سائين فرمايو اهو سٺو آهي کيس جو هاڻي نه ڪري وجهن صفا ٻوڙو ئي نڪري وڃي تنهن کان هاڻي آهستي آهستي من هدايت ٿين ويٺا اسان سان وڙهن جهيڙا ڪن ته اهو ٺيڪ آهي هتي آيتون نازل ٿيون اقسموا بالله جهد ايمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل انما الآيات عند الله آيتون خدا وٽ وما يشعرڪم ڪهڙي خبر توهان کي انها اذا جاءت لا يؤمنون اچن آيتون پوء ايمان نه آڻين ونقلب افئدتهم انهن جون دليون ڦيرايون وابصارهم اکيون انهن جون ڪما لم يؤمنوا به اول مرة اڳي به ايمان نه آندو اٿن پوء به ايمان نه آڻين ته پوء الله جو وس ونذرهم في طغيانهم ڇڏي ڏيو انهن کي انڌائي ۾ يعمهون پيا ٽڪر کائن گمراهي ۾ ڪاهي ٽڪر کائن ٿپيڙا هڻن اها خراب ڳالهه آهي. جفا ۽ سرڪشي جيڪا هنن ۾ رکيل آهي، اها متان رهجي وڃي، اکيون هنن جون ابتيون ٿي وڃن، حق کي نه ڏسن، هدايت تي نه اچن، انصاف نه ڪن، ضدي ته اڳي ئي آهن، تنهن ڪري اهو چڱو نه آهي، جيڪڏهن هنن فرمائشي نشان جو انڪار ڪيو ته پوء تباهي آهي ۽ توهان کي ڇا خبر ته هي انڪار ڪندا يا نه ڪندا.

سمجهندا. جيڪڏهن قرآن شريف جي تعليم کي ڇڏبو ته هنن جي تعليم ناقص انهن کي خود نظر ايندي. اهو فيصلو پاڻ ڪن ۽ اهو اهڙو ظاهر ۽ بديهي فيصلو آهي جنهن جي لاء وڌيڪ ضرورت نه آهي صرف ڏسڻ جي ۽ توجه جي ضرورت آهي قرآن پاڪ چوي ٿو ته اقوام سڀ مشترڪ هڪڙي پروگرام تي آهن بس اهو وڏو مسئلو آهي اکر هڪڙو آهي قرآن پاڪ هڪڙو وڏو اشتراڪ اقوام جو مضمون ٿو بيان فرمائي انجيل ۾ اها ڳالهه ڪانه تورات ڪانه تنهن جي معني ته تڪميل قرآن پاڪ سان ٿي نه حضرت شاهه صاحب جو چوڻ آهي ته ماڻهو جيڪڏهن غور ڪن انجيل وارا ۽ تورات وارا ته هنن کي پاڻ تڪميل نظر ايندي قرآن پاڪ ۾ پوء ماڻهو پنهنجي ڪمال کي ڇڏي ۽ پوئتي هٽي بيهي ان کي ڇا چئجي حالانڪه انسان پنهنجي فطري تقاضائن ۾ مجبور آهي ته تڪميل جي طرف وڌي اچي شخصي ترقي ننڍو ٻار آهي پوء وڏو ٿو ٿئي هڪڙو اڪيلو ماڻهو آهي، ٻه ٿا ٿين، وري ٻين مان ٻن منجهان گهڻا ماڻهو ٿا ٿين، هڪڙي گهر ۾ ڪيترو اشتراڪ امر جو ٿي ٿو وڃي. انهن مذهب وارن کي اها ڳالهه فطري طرح سان سمجه ۾ ايندي ته يهودي نصاري ما انزل الله قرآن پاڪ آهي ان سان متفق ٿي

جيئن دنياوي معاملي جي لحاظ کان جيڪڏهن اهي عليحدگي اختيار ڪن ماڻهن کي گنديون ڳالهيون غلط ڳالهيون ٻڌائي انهن کي پنهنجي طرف متوجه ڪري الڳ ڪن ته پوء اهو جدا مسئلو ان جو علاج قرآن پاڪ تبليغ کان بعد جهاد جو ڪيو

تنهن ڪري اهو جملو تمت ڪلمت ربڪ وارو خاتم الانبياء جي ختم نبوت کي ثابت ٿو ڪري ته هي آخر زماني جو نبي آهي زماني خاتميت ۽ ذاتي خاتميت اهي ٻه ڪمال آهن جيڪي نبي اڪرم صلي الله عليه وسلم کي مليل آهن هڪڙو ڪمال ٻئي ڪلا ڪمال سان ٻڌل آهي